ຫົວຂໍ້ຂ່າວທີ່ຄິດວ່າສຳຄັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລັດວິກຕໍເຣຍເຫັນວ່າ ຈຳນວນຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃນລັດວິກຕໍເຣຍຍັງມີຫຼາຍຢູ່ ອັນເປັນເຫດໃຫ້ຍົກເລີກມາດຕະການສຸກເສີນລະດັບ 4 ແລະ 3 ບໍ່ໄດ້ເທື່ອ ທ່ານໝໍເດັ ກນ້ອຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢ່າເມີນເສີຍການເອົາເດັກເລັກເດັກນ້ອຍໄປສັກຢຸກສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດໃນໄລຍະໂຄວິດ-19 New South Wales ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຍິ່ງຂຶ້ນ ຂ່າວທົ່ວໄປ ແດນຽລ ແອນດຣູ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະຕ ຣາເລຍເວົ້າວ່າ ມັນຍັງເຊົ້າເກີນໄປ ທີ່ຈະມີແຜນການເພື່ອເດີນກ້າວອອກໄປຈາກມາດຕະການລະດັບ 4 ແລະ 3 ກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ໃນລັດວິກໂຕເຣຍ ກະທັ່ງທີ່ຈຳນວນຄົນເປັນພະຍາດດັ່ງກ່າວໃໝ່ໆ ມີຫຼຸດລົງ ເປັນຂັ້ນໆຢູ່ກໍຕາມ ແຕ່ເຖິງວານນີ້ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ໃນລັດວິກໂຕເຣຍ 114 ຄົນ ຕາຍ 11 ແດນຽລ ແອນດຣູ ເວົ້າວ່າ ລັອກດາວຂັ້ນ 4 ມີໝາກມີຜົນດີ ໂດຍທີ່ວ່າສຳລັບແມລເບີນ ແລະ Mitchell Shire ເຫຼືອເວລາຢູ່ພຽງແຕ່ປະມ ານ 2 ສັບປະດາທີ່ມັນຈະໝົດກຳນົດລົງ ແລະ ຂັ້ນ 3 ໃນແຫ່ງອື່ນໃນລັດວິກໂຕເຣຍກໍຍັງເຫຼືອເວລາເຊັ່ນດຽວກັນນັ້ນ ວ່າຈຳນວນຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃນລັດວິກໂຕເຣຍຍັງມີຢ່າງມາກມາຍຢູ່ ແລະ ຈະຍົກເລີກມາດ ຕະການນັ້ນບໍ່ໄດ້ເທື່ອ ຈາກ 11 ຄົນທີ່ຕາຍໃນວານນີ້ນັ້ນ ຄົນໜຶ່ງມີອາຍຸ 70 ປີ ຊາຍຄົນໜຶ່ງ ແລະ ຜູ້ຍິງ 5 ຄົນໃນໄວ 80 9 ຄົນຈາກ 11 ຄົນນັ້ນຢູ່ກິນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ການດູແລຄົນແກ່ຊະລາ 11 ຄົນທີ່ຕາຍນັ້ນ ທະວີຈຳນວນຄົນທີ່ຕ າຍໃນຂັ້ນແຫ່ງຊາດອົດສະເຕຣເລຍຂຶ້ນເປັນ 660 ຄົນ ທີ່ສຳລັບລັດວິກຕໍເຣຍແມ່ນ 524 ຄົນ ພໍ່ແມ່ທັງຫຼາຍໃນລັດວິກໂຕເຣຍຖືກຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ຢ່າໄດ້ລະເລີຍການເອົາລູກເອົາເຕົ້າໄປສັກຢຸກສັກຢາປ້ອງ ກັນພະຍາດ ການຄົ້ນຄວ້າໃໝ່ອັນໜຶ່ງເຫັນວ່າ ມີການຊັກຊ້າໄວ້ການເອົາເດັກໆໄປສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດ ອີງຕາມກິດຈະການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດຂອງໂຮງພະຍາບານ Royal Children Hospital ມີຢູ່ວ່າ ສອງສ່ວນສາມຂອງ ຄອບຄົວຕ່າງໆໂຈະໄວ້ ຫຼື ຫຼົບຫຼີກການໝາຍນັດເວລາສັກຢຸກສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດໃນໄລຍະ 3 ເດືອນ Anthea Rhodes ທ່ານໝໍຂັ້ນສູງກ່ຽວກັບເດັກໆ ເວົ້າວ່າ ເຫດຜົນທີ່ພໍ່ແມ່ອ້າງອອກມາກ່ຽວກັບການບໍ່ເອົາລູກໄປສັກຢ າປ້ອງກັນພະຍາດນັ້ນ ແມ່ນທີ່ວ່າພວກເຂົາເຈົ້າເປັນຫ່ວງເປັນໃຍທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະ ລູກໆຈະຕິດພະຍາດໂຄວິດ-19 ນະທີ່ກິດຈະການສຸຂະພາບ ໂຮງພະຍາບານ Royal Children Hospital ຕັ້ງຄລີນິກຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ຄົນຂັບລົດເຂົ້າ ໄປຜ່າຜ່ານບ່ອນສັກຢາກັນພະຍາດ ເພື່ອໃຫ້ລູກຈະຖືກສັກຢານັ້ນໃຫ້ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໄປໂຮງພະຍາບານໃດໆ ໃນວານນີ້ລັດ New South Wales ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ອີກ 7 ລາຍ ຜູ້ໜຶ່ງແມ່ນຄົນທີ່ຢູ່ໃນຄວໍຣັນທີນໃນໂຮງແຮມ 5 ຄົ ນມີສາຍພົວພັນໄປຮອດໄປເຖິງບໍ່ໂຄວິດ-19 ຄື gym City Tattersalls ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຈາກຈິມ ຊິຕີ ແທັດເຕີເຊລ ນັ້ນ ແມ່ນວ່າບັດນີ້ມີເຖິງ 28 ຄົນ ຈາກ 66 ຄົນທີ່ເປັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ໃນລັດ New South Wales ຄົນທີ່ໄປຈິມນັ້ນ ລະຫວ່າງ 8 ໂມງເ ຊົ້າ ຮອດ 2 ໂມງແລງ ຂອງວັນທີ 19, 21, 23, 24 ແລະ 25 ຖືກມອງເຫັນວ່າເປັນຄົນທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບຄົນທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ແລະ ຕ້ອງການໃຫ້ແຍກໂຕຢູ່ ແລະ ໄປໃຫ້ກວດເບິ່ງໃນທັນທີ ດຣ. ຈິມ ແມັກອານູລຕີ ທີ່ New South Wales Health ເວົ້າວ່າ ໂຮງຮຽນແຫ່ງໜຶ່ງໃນ Western Sydney ຈະຖືກປິດໄວ້ເພື່ອການອະນາໄມຢ່າງລະອຽດ ຍ້ອນທີ່ນັກຮຽນຄົນໜຶ່ງຖືກກວດເຫັນເປັນໂຄວິດ-19 ໃນລັດ New South Wales ມີ 6 ຄົນຢູ່ໃນຫ້ອງ ICU ຈາກ 6 ຄົນນັ້ນ 3 ຄົ ນໃສ່ປອດທຽມ

Memorial College ໃນ Redbank Plain ທີ່ Ipswich ດຣ. Jeannette Young ຜູ້ນຳພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ Queensland ເວົ້າວ່າ ກໍລະນີໃໝ່ໆນັ້ນ ເປັນອີກອັນໜຶ່ງທີ່ບອກເຕືອນຄົນ Queensland ຈົ່ງເຄົາລົບນັບຖືຈຳນວນຄົນທີ່ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ເຕົ້າໂຮມກັນໄດ້ ທີ່ເປັນທີ່ຊີ້ແຈງໃຫ້ເຫັນວ່ າ ໂຄວິດ-19 ລະບາດຂຶ້ນໃນລັດວິກຕໍເຣຍແບບໃດ ໃນວານນີ້ທົ່ວ Queensland ທັງໝົດມີ 28 ຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ໆ ຍານາງ ອາເດີນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີນິວຊີແລນ ບອກເຕືອນວ່າ ໜ້າກາກອະນາໄມອາດຈະຖືກບັງຄັບໃຫ້ໃສ່ໃນ ທຸກຫົນແຫ່ງ ຖ້າຫາກວ່າສາທາລະນະຊົນບໍ່ປະຕິບັດຕາມການໃຫ້ໃສ່ມັນຢູ່ໃນສາທາລະນະຊົນ ຈາກແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີນິວຊີແລນ ບອກເຕືອນດັ່ງນັ້ນຂຶ້ນ ພາຍຫຼັງທີ່ນິວຊີແລນມີຄົນເປັນໂຄວິ ດ-19 ໃໝ່ໆອີກ 2 ຄົນ ຍານາງເວົ້າວ່າ ໜ້າກາກອະນາໄມເປັນສິ່ງຈຳຕ້ອງໃສ່ຢູ່ໃນການຂົນສົ່ງສາທາລະນະຊົນ ສຳລັບຄົນທີ່ແກ່ກວ່າ 12 ປີຂຶ້ນໄປ ໃນປະເທດນິວຊີແລນໃນວານນີ້ ຢູ່ໃນການຕ້ອງຫ້າມກ່ຽວກັບໂຄວິ ດ-19 ຂັ້ນ 2 ພາຍຫຼັງທີ່ໃນສັບປະດາກ່ອນໆນີ້ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຮອບ 2 Josh Frydenberg ນາຍຄັງໃຫຍ່ອົດສະຕຣາເລຍ ເວົ້າວ່າ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍບໍ່ສະໜັບສະໜູນພັກເລເບີອົດສະຕຣາເລຍ ດັດແປງໂຄງການ JobKeeper ທ່າ ນອ້າງວ່າ ການດັດແປງນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ສູນເສຍວຽກເຮັດງານທຳ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍສະເໜີໃຫ້ຫຼຸດ JobKeeper ລົງຈາກລະດັບ 1,500 ໂດລາຕໍ່ 14 ມື້ ໄປເປັນ 1,200 ໂດລາໃນທ້າຍເດືອນກັນຍາປີນີ້ ແລ້ວຫຼຸດລົງອີກເປັນ 1,000 ໂດລາຕໍ່ 14 ມື້ໃນເດືອນທັນວາ ນີ້ຈະມີຢູ່ຈົນຮອດເດືອນມີນາປີ 2021 ເງິນ JobKeeper ບໍ່ແມ່ນຈະມີຢູ່ຕະຫຼອດໄປ ໂຄງການປ່ຽນແປງ JobKeeper ແລະ JobSeeker ຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍ ຈຳຕ້ອງຖືກສະພາຜູ້ແທນລາສະດອນອົດສະຕຣ າເລຍຮັບຮູ້ເອົາໃນສັບປະດານີ້ ເພາະກອງປະຊຸມສະພາຜູ້ແທນລາສະດອນອົດສະຕຣາເລຍ ຈະບໍ່ມີຂຶ້ນອີກຈົນກວ່າເດືອນຕຸລາປີນີ້ ນາຍຄັງໃຫຍ່ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຊີ້ແຈງຕໍ່ Sky News ວ່າ ຂໍ້ສະເໜີປ່ຽນແປງ ຕ່າງໆ ຂອງພັກເລເບີອົດສະຕຣາເລຍ ຈະເປັນການຕໍ່ຕ້ານການໄດ້ມາກໃນຜົນຕ່າງໆ ອາລບານີຊີ ຜູ້ນຳຂອງພັກເລເບີອອສເຕຣເລຍເວົ້າວ່າ ມັນແຈ້ງຂາວທີ່ Aged Care ຕ້ອງການການຄ້ຳຈູນການເງິນຕື່ມອີກ ແລ ະ ທ່ານບໍ່ປະຕິເສດການຈະຂຶ້ນຄ່າເລວີເມດິແຄ ເພື່ອເອົາເງິນໄປຄ້ຳຈູນ Aged Care ຕື່ມ ອາລບານີຊີ ຊີ້ແຈງຕໍ່ ABC ວ່າ ພັກເລເບີອອສເຕຣເລຍສ້າງເມດິແຄຂຶ້ນມາ ເພື່ອແກ້ໄຂລະບົບການສາທາລະນະສຸກທັງໝົດ ມີຄາ ດຄະເນວ່າພັກເລເບີອອສເຕຣເລຍ ແລະ ທ່ານ ອາລບານີຊີ ຈະຈູ່ໂຈມຕີລັດຖະບານອອສເຕຣເລຍກ່ຽວກັບ Aged Care ໃນກອງປະຊຸມສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນອອສເຕຣເລຍໃນມື້ນີ້ ບັດນີ້ ກິດຈະການອອນລາຍອັນ ດຽວ ຄືບ່ອນດຽວທີ່ເປັນບ່ອນຊ່ວຍເຫຼືອຄອບຄົວທັງຫຼາຍ ເພື່ອແຈ້ງບອກເຖິງອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ດັ່ງທະນາຄານ ບໍລິສັດຊັບພະຍາກອນພະລັງວ່າ ຄົນຂອງຕົນຕາຍແລ້ວ ນັ້ນແມ່ນ Australian Death Notification Service ທີ່ມີຈຸດປະສົງເຮັດໃ ຫ້ແນ່ວ່າຄອບຄົວທັງຫຼາຍຈະບໍ່ໄດ້ກະທຳຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງເພື່ອປິດການບໍລິການຜູ້ທີ່ຕາຍນັ້ນ ກິດຈະການດັ່ງກ່າວມີໄວ້ສຳລັບທຸກໆລັດ ຍົກເວັ້ນ ACT ໃນໂຄງການນັ້ນມີບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 40 ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຈະສາມາດ ໄດ້ຮັບການແຈ້ງການເມື່ອມີຄົນຜູ້ໜຶ່ງໝົດອາຍຸໄປແລ້ວ